پاڻ فرمايائون توهان کان اڳ ۾ هن اسلام جي گناهه ۾ ايمان جي جرم ۾ جيئري ماڻهو کي کڏ کوٽي ۽ پوء اتي هن کي بيهاري ۽ پوء پوريندا هئا پوء هن جي سر تي آرو هلائيندا هئا پوء ان کي ٻه ٽڪرا ڪندا ها، ڪيترن کي لوهه جون ڦڻيون ڏئي، وار ۽ کل هن جي وڃي هڏي تي پهچايائون. پٽي ايڏيون سختيون آهن ته به انهن کي دين تان هٽائي ڪو نه سگهيو. اسان ماڻهن تي ايتريون سختيون ته ڪونه آيون آهن. تعارف ته اڳي دفعي ٿي ويو جيڪو ڳالهايوسي. پر اها ڳالهه وقتائتي طور پنهنجي صحابه ڪرام کي ٻڌايائون. اسان امتحان ورتو آهي الذين من قبلهم اڳين جو فليعلمن الله الذين صدقوا الله تعالي ڄاڻي سچن کي ۽ ڄاڻي ڪوڙن کي ٻه معنائون آهن هن جون هڪڙي معنيٰ آهي الله تعالي ڄاڻي سچن کي ڄاڻي ڪوڙن کي معنيٰ ظاهر ڪري سچن کي ظاهر ڪري ڪوڙن کي ڪهڙن خدمت ڪئي، ڪهڙا پاسيرا ٿي ويا. هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ ڪئي آهي مولانا محمد يعقوب صاحب حضرت نانوتوي جو اهو به گڏ مدرس هو، ثاني مدرس، بزرگ وڏو هو الله وارو. اهو ٿو چئي ته اتي آهي تنزيل جو مقام، علم معاني ۾ تنزيل جو مقام آهي اهو. اهو ڇا هوندو آهي؟ وڏو ماڻهو ٻارن سان ويهي ڳالهائيندو آهي ته انهيء طريقي، انهيء انداز سان ڳالهائيندو آهي. رب تبارڪ و تعاليٰ به هتي اسان سان ڳالهايو آهي، توهان جو امتحان وٺنداسي، پوء ڏسون ته ڪهڙا ٿا سچا ٿين ڪهڙا ٿا ڪوڙا ٿين، تنزيل جو مقام آهي اهو، باقي الله تعاليٰ جو علم آهي، اسان جي حال جي مطابق الله تعاليٰ ڳالهايو آهي. چڱو نڪتو آهي مولانا يعقوب صاحب جو. مجذوب قسم جو ماڻهو هيو، هڪڙي دفعي آيو

السميع العليم، الله تعالي ڄاڻندڙ ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي. جو شخص هن توقع تي سختيون سهي ٿو، هڪڙي ڏينهن الله وٽان مون کي حاضر ٿيڻو آهي ۽ اتي ذري ذري تي پڪڙ به ٿيندي. تنهنڪري ماڻهو هو انهيء ڳالهه جو جيڪو خيال ٿو رکي، پوء جي ناڪام ٿيس ته پوء ڏاڍي غلطي چئبي. تنهنڪري دنيا جون سختيون سهبيون، آخرت جي مصيبت کي جو مقابلو ائين ڪبو، الله جي رضا اختيار ڪبي، نفس جي رضا ڇڏبي، اهڙو شخص ياد رکي ته الله جو وعدو اچڻ وارو آهي، ايندو، ۽ هن جا جيڪي اعليٰ درجي جا توقعات پنهنجي مالڪ ۾ هيا ۽ اهي جيڪي اميدون هن ٻڌيون هيون، اهي برابر هن جون پوريون ٿينديون ۽ پوء اتي هن جون اکيون ٺرنديون. ان اجل الله لآت، وعدو آ رب تبارڪ وتعاليٰ وهو السميع العليم. پوء انسان جي محنت جي انتها آهي، جيڪا انتها آهي اسلام جي.

هن جيڪو ڪم ڪيو تنهن کان بهتر بدلو ملندو، تمام اوچو بدلو. روايت ۾ اچي ٿو ته جڏهن اهي آيتون آيون، جهاد جو مسئلو، ڪاميابي جون ڳالهيون، ته حضرت سعد بن ابي وقاص اهو مسلمان ٿيو ۽ هجرت پيو ڪري مديني منور ڏي. سعد بن ابي وقاص هجرت ڪئي مديني ڏي جيڪي هن سان گڏ هيا مومن انهن کي وٺي ماڻس جي ڪاوڙي ايتري ڪاوڙي جو چي ته ڇانء ۾ نه ويهندس ماني نه کائيندس پاڻي نه پيئندس تان مري ويندس يا سعد وري موٽي موٽي ڪفر ڪري ۽ هجرت نه ڪري

تڪليف نه ڪري ايڏي چي جيڪڏهن تون ڪافر نه ٿيندين حتيٰ تڪفر بمحمد ڪفر جيسين نه ڪندين ۽ هجرتون ٻيٽون سڀيئي خيال نه ڇڏيندين تيسين مان ائين رهندس چيائينس توکي هڪڙو ساهه آهي نه جي ها جي تڪليفن ۾ نڪري وڃي ته پوء مري پوندين جي ها چيائين ته امان جيڪڏهن توکي سو ساهه هجي هڪ هڪ ساهه تي ايڏيون تڪليفون ڪري مرين ته به مان نبي سائين تان توکي قربان ڪندس

پيء ماء سان نه ته هونء هر هڪڙو ماڻهو گڏجي اٿندو، پر شرط اها ته صالح هجن، الحقنا بهم ذريتهم، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان هر هڪ کي پنهنجي اولاد چنبڙائي ڏينداسين انهن سان، پر هتي جو بي فرمان ٿي پيا پيء ماء اولاد کي پيا جهلين ته توهان نيڪي نه ڪريو، پوء هنن وڃي نيڪي ڪئي، پيء ماء جو چوڻ نه ورتائون، پوء جيڪي صالح هوندا انهن جي ٽولي ۾ الله داخل ڪندو، انهن کي پيء ماء کان ڪٽي ڪڍندو.

جنهن سان محبت رکي، صحابه ڪرام کي اها ايڏي بشارت لڳي جو سمجهيون ته الحمدلله اسان ڪامياب آهيون ڇو ته نبي سائين سان محبت هئي نه انهن کي باقي هن کي فتويٰ ملي وئي فتويٰ تي خوش ٿيا ولر ڪيون پيا اچن هن جي دروازي تي اها روايت پڇڻ تنهن ڪري پوء جيڪو صالحن سان محبت رکندو اهو انهن سان گڏ هوندو حضرت امام صاحب ابو حنيفه رحمة الله عليه شعر ٿو فرمائي، احب الصالحين ولست منهم مان صالحن سان محبت ٿو رکيان پر آهيان ته ڪونه انهن منجهان. لعل الله يرزقني صلاحا اميد آهي ته الله من مون کي به نيڪي ڏي پر حالي ته نيڪي مون ۾ ڪانهي صالحن سان محبت ٿو رکان من ائين الله تعاليٰ اسان جو جهاڙو ڪرائي. ڪي ماڻهو اهڙا هئا ويچارا جن ايمان جي دعويٰ ته ڪئي مديني منور ۾ پر اندر ۾ ايمان انهن جي ۾ راسخ نه هو اهو مشرڪن ۽ ڪافرن جي عذاب تي جڏهن مجبور ٿيا انهن جي عقيدن ۾ ڪجهه سستي اچي وئي ڪمزور ٿي پيا ۽ ماڻهن جي عذاب تي دانهون ڪرڻ لڳا پنهنجي دين جي ڪم ۾ پريشان ٿي پيا چوڻ لڳا ته ان آمنا تعرضنا لعذاب الناس جي ايمان ٿا آڻيون ته ماڻهن جو عذاب وان ترڪنا الايمان تعرضنا لما يتوعدنا به محمد وري جي ايمان ڦٽي ٿا ڪيون ته پاڻ کي پيش ٿا ڪريون ان دڙڪن جي جيڪي نبي محمد ڏنا آهن من عذاب الله الله جي عذاب جي ڳالهيون وڃون ڪاڏي اها ڪيون دانهن رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو من الناس ڪيترا اهڙا ماڻهو آهن من يقول آمنا جيڪي چون ٿا ايمان آندوسي فاذا اوذي في الله جڏهن الله جي حق ۾ ان کي عذاب پهچي جعل فتنة الناس ڪري ٿو عذاب ماڻهن جو ڪعذاب الله جهڙو عذاب الله جو اهي ڪهڙا ماڻهو چئبا؟ آزمائش جي وقت ڄڻ الاهي عذاب پيا سمجهن ماڻهن جي تڪليف کي حالانڪ ماڻهن جي تڪليف ته ڪا شيء نه آهي الله جو عذاب جيڪو دائمي آهي هميشه ان کان بچڻ گهرجي مٿون جهاد جو پروگرام آ قوم کي تيار ٿو ڪجي فارسي نسل جي مقابلي ۾

يخادعون انفسهم رڳو پنهنجن نفسن کي ٺڳيندا ها، ڀائيندا ها ته اسان مسلمانن کي ٿا ٺڳي ڪريون. اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين هنن ان ڳالهه ۾ غفلت ڪئي هئي ته ڪو الله اسان جي دل جي راز کي به ڄاڻي ٿو الله فرمائي ٿو ڇا الله تعالي ناهي خوب ڄاڻندڙ انهي شيء کي في صدور عالمين جيڪا ماڻهن جي سينن ۾ آهي جهان وارن جي صدور جمع صدر جي صدر چئبو آهي سيني کي انسانن جي دلين ۾ جيڪي راز آهن سي الله ڄاڻي ٿو پوء ماڻهو ڪيئن الله کان ڳجهي ڪندو پنهنجي پنهنجي مالڪ سان ماڻهو سچو هجي دنيا ۾ سچو هجي يا ڪوڙو هجي دنيا جي ملامت انسان کي ڇا ڪندي؟ اها پنهنجي سٺي ڪردار، اخلاص، عبادت سان ضائع ڪري سگهي ٿو اها ملامت. پر الله تعاليٰ وٽ ڪوڙو ٿي پوي اها ملامت سائين هاڻي پوء ڪيئن ضائع ڪبي؟ ڪيئن انهي کان ماڻهو بچندو؟ وليعلمن الله الذين آمنوا ضرور الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو انهن شخصن کي جن ايمان آندو. وليعلمن المنافقين ۽ ضرور ڄاڻي ٿو الله تعالي منافقن کي جيڪي دغاباز آهن رب تعالي کي انهن سڀني جي اعمال افعال حرڪات سڪنات جو پتو آهي ته هي سچو مومن آهي ثابت الايمان آهي ڪين ڪوڙو دغاباز ۽ منافق آهي رب تعالي ائين ٿو فرمائي الله تعالي ظاهر ڪندو مؤمنن کي به منافقن کي به هڪڙي ڏينهن پڌرا ٿي بيهي رهندا ان موقعي تي جيڪي منافق هوندا سي بغان ٿي ويندا ڀڄي ويندا ڪي مهاجر حضور انور صلي الله عليه وسلم جي پٺيان نڪتا هجرت ڪري ڪافرن ڇا ڪيو جو انهن پنهنجن مٽن مائٽن کي وٺڻ آيا روايت ۾ اچي ٿو انهن مسلمانن کي جن هجرت ڪئي ڪيترا ڪافر فلحقهم المشرڪون اعادوهم موٽائي وٺي ويا انهن کي وري اتي به انهن کي ايذاء وتا نه تن کان وري ويچارا مهاجر اهي نڪتا هتان وري سائين ٻيهر آيا آهن آيا سو هنن کي اچي مڪي مڪرمه ۾ وٺي ويا ڪيترن چيو ته اسان هلنداسي ڪيترن چيو نه هلنداسي پوء ڪيترا شهيد ڪري وڌو رستي تي

اها ڳالهه ٿو الله تعالي فرمائي ته پرائو گناهه ڇا ائين ته سڀ گناهه هن جي مٿان سٽبو جيتري قدر برائي ڪئي اٿن پاڻ ذاتي طور ۽ ٻين سان برائي ڪئي اٿن پر ماڻهو گناهه ڪرڻ جهڙو آهي سائين ان جي سزا سهبي قال الذين ڪفروا کافرن چيو للذين آمنوا مومنن کي اتبعوا سبيلنا تهان اسانجي رستي تي هلو ولنحمل خطاياڪم ۽ اسان کڻنداسي تهان جي گناهن کي توهان اسان جي راهه وٺو اسان توهان جا گناهه کڻون هڪڙي احمقانه قسم جي صلاح ڏنائون مسلمان اهڙا ڪاٿي آ جو انهن بيوقوف صلاح جي مٿان راضي ٿين اسلام ڇڏي اسانجي برادري ۾ اچو ته توهان سان اسان سٺا رستا رکون تعلقات قائم ڪريون کان پاڻ کي تنگ پريشان ڪيو اٿو

انهيء جا ائين نه ته پوء لهي پوندا، انهيء جي گمراهه ڪرڻ جو گناهه تنهنجو بار آهي. هڪڙو آهي پاڻ گمراهه، بار کڻي عذاب ۾ آيو، ٻيو ٻئي کي گمراهه ٿو ڪري، ان گمراهه ڪرڻ جو اهو به ته عمل هن جو آهي نه، اهو به گناهه هن تي. باقي اهو جيڪو گمراهه ٿي چڪو انهي عقل کان ڪم نه ورتو اهو هونء ئي جدا گرفتار ٿيندو عذاب ۾ باقي ان جو بار ڪونه لهندو.

خود مستقل گناهه ۾ گرفتار وري ٻين جي گناهه ڪر ڪرائڻ ۾ جدا جيئن هڪڙو ماڻهو پاڻ گناهه ٿو ڪري ٻيو وري ٻين کي گناهه جي لاء دروازو کولي ٿو ڏي هڪڙو ماڻهو پاڻ راڳ ٿو ٻڌي ساز ٿو ٻڌي ٻيو وٺي ان ساز کي کولي ٿو ته سڄي ملڪ جا ماڻهو ٻڌن ان سڀني جو گناهه هن جي ڪنڌ ۾ پوندو جن ٻڌو انهن جو گناهه به لا اڪراه في الدين، دين ۾ مجبوري ڪانهي، تنهن ڪري انهن کي چئبو ته اهو بڇڙو ڪم توهان نشر نه ڪريو، ان کي پکڙيو نه. هڪڙو ماڻهو ويهي ٿو سئنيما هلائي، هاڻي اهو پاڻ ڏسي ٿو گناهه آهي، پر ٻين کي به ٿو اچي صلاح ڏئي ته اچي ڏسو، اهو گناهه به ٿيندس.

قيامت ڏينهن الله تعاليٰ هن کان پڇندو، هي ڪوڙ هڻندا هئا خدا تي، اهي ڪيترا ڪوڙ هلندا هنن جا. حضرت نوح عليه السلام جو هتي بيان ٿو اچي پيو جو انهن ۾ به ڪيترا اهڙا ماڻهو هيا جيڪي نوح عليه السلام جي مخالفت ۾ حضرت نوح عليه السلام کي به اذيت ڏيندا هئا انهن ماڻهن کي به ائين چوندا هيا ته توهان اسان جي چوڻ تي لڳو اسان توهان جا گناهه کڻنداسين جيئن توهان کي تڪليف پهتي آهي اها تڪليف پراڻي زماني ۾ آهي متان پاڻ کي ڏکيو سمجهندا آهيو ابتدائي نبي آهي نوح عليه السلام ڏسو ان کي به مصيبتون پهتيون

ايڏي وڏي عمر ٿي ٿي وڃي پئي. فاخذهم الطوفان پوء طوفان ورتو. وهم ظالمون هي گنهگار هيا مجرم هيا اچي طوفان انهن کي پڪڙيو شرارتن جي باعث سڀني کي گهيرو ڪري ويو چند نفوس قدسي جيڪي هيا نوح عليه السلام سان گڏ ٻيڙي ۾ اهي بچيا پاڪ ماڻهو خاص اهو حضرت نوح عليه السلام

ڪفر ته روزي ڪونه ڏيندو آهي جو ماڻهو ايمان ضايع ٿو ڪري، ٺڳيء مان ته رزق ڪونه ٿيندو آهي جو ماڻهو پنهنجي سچائي ٿو وڃائي. بي نماز هجڻ، بي دين هجڻ ته ماڻهو کي رزق جو سبب نه آهي جو ماڻهو پنهنجون نمازون ٿو وڃائي. سچ ۽ امانت کي ٿو ڇڏي پيو ڪوڙ هڻي روزي ٿو ڪمائي، اهي رزاق آهن ڇا؟

اولم يروا ڪيف يبدئ الله الخلق ڏسو الله ڪيئن ٿو پيدا ڪري مخلوق کي ثم يعيده وري موٽائي ٿو اچي ذات پنهنجي ۾ ته غور ڪريو پهرين هيا هو ڪون پوء توهان کي وجود ۾ آندائين جڏهن توهان جي ڪا محنت ڪانه هئي تنهن وقت ۾ توهان کي الله تعالي هيڏو ٺاهيو آهي وري مرڻ کان بعد توهان کي ٻيهر اٿاريندو ثم يعيده

ان الله علي کل شيء قدير هر شيء جي من يشاء ويرحم من يشاء جنهن کي عذاب ڪري جنهن تي رحم ڪري واليه تقلبون انهي ڏي توهان موٽايا ويندؤ وما انتم بمعجزين توهان عاجز ڪندڙ ناهيو زمين ۾ ولا في السماء نه ڪي آسمان ۾ الله کي ڪير ٿو عاجز ڪري پريشان ڪري ما لڪم من دون الله من ولي ولا نصير ناهي توهان جي لاء الله کان سواء نه ڪو حمايتي نه ڪوئي مددگار پوء تنهن ڪري هتي دنيا جي اندر توهان پنهنجي حمايت پاڻ ڪريو، اعمال صالحه ڪريو، ايمان کي مضبوط ڪريو، اخلاص ۽ سچائي رکو، ڪامياب ٿي وڃو. اها صورت آهي. اها هئي ساري حضرت ابراهيم عليه السلام جي تبليغ، پنهنجي قوم کي بتن کي ٿا پوڄيو، الله تي ٿا ڪوڙ ماريو، توهان جي رزق جا اهي ضامن ڪونهن، خدا کان رزق وٺو. عبادت انهي جي ڪريو، شڪر ڪريو، اڳين قومن به اهڙيء طرح سان ڪوڙو ڪيو، رسول جو ڪم آهي الله جو فريضو ٻڌائڻ، اهي رب تبارڪ وتعاليٰ نبي سائين جن کي ڳالهيون ٿو ٻڌائي ته هن تبليغ ائين ڪئي، ڪافرن ڏسي ۽ چيو ته ٻيلي ڳالهه هاڻي ٺهي ڪانه، وڃي ماڻهو متان کاري اسان جا، تنهنڪري چڱو ته اڳ ۾ سزا ڏئي ڇڏيوس، اڳتي ڪو بي فرمان اهڙو ته نه ٿئي جيڪو اٿي اهڙيون حرڪتون ڪري.

بيت المقدس، اتي هڪڙو پنهنجو نينگر تري حضرت اسحاق عليه السلام جو بيت الله شريف ۽ ان جي تعمير اتي حضرت اسماعيل عليه السلام ان کان اڳ ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام کي پنهنجو وطن ڇڏڻو پيو

جيڪي به فيصلا پئي ڪيا ان جي خلاف قتل، باهه ۾ ساڙڻ يا ان کان سواء ٻيون تڪليفون هيون. حضور انور صلي الله عليه وسلم جي متعلق به اهڙا فيصلا ٿيا جو نبي سائين جن کي يا ڪڍي ڇڏجي يا ٻڌجي يا جلاوطن ڪجي اهو قرآن شريف ۾ فيصلو آيو آهي. جيئن حضرت ابراهيم عليه السلام تي واردات ٿي معنيٰ اها واردات توهان جي مٿان ٿيندي ڇو ته ابراهيم عليه السلام جي تابعداري ۾ لازمي طرح سان اهي شيون اچن اهي ڳالهيون الله تبارڪ وتعاليٰ ٻڌائي ٿو ان کان پوء ابراهيم عليه السلام جي ڪاميابي تيئن حضور انور صلي الله عليه وسلم جي ڪاميابي ان قسم جو مضمون آهي جيڪو مٿي به گذريو آهي هاڻي پيو هلي والذين ڪفروا بآيات الله جن شخصن کفر ڪيو الله جي آيتن جو ولقائه ۽ ۽ ان سان ملڻ جو اولئڪ يئسوا اهي نااميد ٿي چڪا من رحمتي منهنجي رحمت کان الله جي ڳالهين جو جن انڪار ڪيو رب سان ملڻ ۽ حساب ڪتاب جو انهن خيال لاهي ڇڏيو بعث بعد الموت جا قائل ڪونهن

ته پنهنجي سچن بندن جي الله تعاليٰ ڪيئن حفاظت ٿو ڪري ۽ جيڪو پروگرام پيش ٿا ڪن انهن کي ڪيئن ٿو هلائي جيڪو به انهن سان مخالفت ڪري انهن جي ڪهڙي بري حالت ٿئي ٿي اها ڳالهه الله تعاليٰ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي سمجهائي ٿو مڪي مڪرم ۾ ۾ جڏهن ته انهن تمام انتهائي مخالفتون ۽ مصيبتون صحابه ڪرام جي مٿان اچي ڏينديون آهن وقال ۽ ابراهيم عليه السلام چيو انما اتخذتم من دون الله اوثانا توهان ورتو آهي الله کان سواء ٻين بتن کي پنهنجو مالڪ ڪري يعني تمام ڪمزور قوت جنهن ۾ نه جان نه ڪا قدرت نه ارادو نه سوال جواب سو ورتو اٿو مودة بينڪم في الحياة الدنيا پنهنجي مراسم کي محفوظ رکڻ لاء

يلعن بعضڪم بعضا جيڪا دنيا جي دوستي آهي اها هڪ ٻئي جو انڪار ۽ هڪ ٻئي تي لعنت ۽ نتيجو سڀني جو ساڳو ماواڪم النار وما لڪم من ناصرين ڪوئي ڪنهنجو مددگار نه هوندو انهي عجز ۾ مبتلا هوندا اهڙو عجز جنهن جي پٺيان ڪا ڪاميابي هجي يا ڪا شفا هجي يا ڪا فائدو هجي نه ٿيندو. معنيٰ انسان دنيا جي اندر اهڙو ڪم ٿو ڪري جو پاڻ کي نهٿو ۽ بي دستو بي پايو بڻائي ٿو ڇڏي. اها ان جي انتهائي غلطي آهي فيصلي جي. هڪڙو مضمون حضرت ابراهيم عليه السلام جو پورو ٿيو. ان کان بعد حضرت لوط عليه السلام ان جي ايمان آڻڻ جي لاء به عجيب لکن ٿا ڳالهه. هو اڳ ۾ ابراهيم عليه السلام جو ڀاڻيج آهي هاڻي ابراهيم عليه السلام سان ڪو اهڙو خاص تعلق هن جو ڪونهي ڇاڪاڻ ته راهه رسم ۾ انهن سان ٻڌل هو پر جڏهن ابراهيم عليه السلام کي باهه ۾ ۾ وڌائون ڪتاب لکن ٿا ته هي ڪنهن پاسي کان مٿي بيٺل هيو اتي ڏسي ته ابراهيم عليه السلام کي جن قيد بند ۾ ٻڌي اڇليو اٿن اهي سڙي ويا ابراهيم عليه السلام آرام سان باهه ۾ ويٺو آهي ۽ باهه کان اتي ئي هن ايمان آندو ۽ پوء لوط عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام جو فرمانبردار ٿي پيو پوء الله تعاليٰ هن کي عهدي نبوت عطا فرمايو وقال اني مهاجر الي ربي چي مان هجرت ڪندڙ آهيان ترڪ ڪندڙ آهيان پنهنجي رب ڏي ويندڙ آهيان هو العزيز الحڪيم اهو عزت وارو آهي زبردست آهي حڪمت وارو آهي حضرت لوط عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام جو اهو عزيز هيو ابراهيم عليه السلام کي سندس قوم جي ڪنهن مرد نه مڃيو البت حضرت لوط عليه السلام پوء بلا توقف تصديق ڪئي ۽ ايمان آندو ۽ ٻنهي جو وطن ته ساڳيو عراق ۽ بابل جي علاقي ۾ هيا

لوط عليه السلام به ڪنهن علاقي نينوا جو جيڪو علاقو هو اذرعات جو ملڪ ان ۾ اچي تبليغ ڪيائين حضرت ابراهيم عليه السلام به عراق ڇڏي شام ڏي آيو هجرت مڙي ٻنهي جي ٿي آ تنهن ڪري اهو قول ڪنهن جو آ محتمل آ ٻنهي جي لاء ووهبنا له اسحاق الله تعاليٰ ابراهيم عليه السلام کي اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ٻئي ڏنا ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة ۽ ان جي اولاد ۾ نبوت کي آندوسي والڪتاب ۽ ڪتاب به نازل ڪياسي پيغمبري به هنن کي ملي وآتيناه اجره في الدنيا دنيا ۾ به هن کي اجر ڏنوسي ڇو ته انبيا جو ٿي ويا اولاد ۾ ته اهو دنيا جو اجر

و تقطعون السبيل ۽ ماريو ٿا رستن کي ڪپيو ٿا رستن کي معنيٰ مسافرن کي تڪليف ڏيڻ انهن جا مال کسڻ تجارتون لٽڻ اهي حرڪتون ۽ انهن سان برائي ڪرڻ بي يارو مددگار مسافر اچي رستن تي لنگهن انهن سان اهڙي قسم جي حرڪت اها حضرت لوت عليه السلام واري قوم جي اندر اهي ٻه برايون هيون

مطلب حضرت لوط عليه السلام سان هنن تنگ باشي ڪئي هن کي پريشان ڪرڻ لڳا پيغمبر جي مقابلي ۾ اهڙي قسم جو فيصلو ڪرڻ اهو انتهائي بي حرمتي جو فيصلو آهي جيڪو الله تبارڪ وتعاليٰ جي توحيد جي دعوت ڏي بلند اخلاق ڏانهن سڏي

ته پوء انهن جا نسل به تباهه ٿي وڃن ٿا تڏهن انهن جي نسل کي ختم ڪيو ويو الله تعاليٰ اهڙي قسم جي گندگي آڻيندڙن شخصن جي اهڙي تباهي مقدر ڪئي آهي انهن جي هلاڪت ٿي الله تعاليٰ جي نصرت آئي جنهن جو بيان ۽ تفصيل قرآن شريف ۾ ڪيترن جاين تي آيو آهي الله تعاليٰ لوط عليه السلام جي

قالوا نحن اعلم بمن فيها اسان خوب ڄاڻون ٿا انهن کي جيڪي جو انهيء علائقي ۾ آهن لننجينه انهي کي به بچائي وٺنداسون واهله ۽ اهل وارن کي ڪڍنداسون الا امراته مگر عورت ان جي اها اتي رهجي ويندي ڪانت من الغابرين اها غابرين ۾ آهي پوئتي رهندڙن ۾ آهي غبر بمعنيٰ بقيه، غابرين بمعنيٰ باقين، اي المستحقين للعذاب، عذاب جي لاء مستحق جيڪي آهن انهن ۾ هيء به مستحق هوندي. ان جو ڇا گناهه هيو؟ ان تي به عذاب الله جو اچڻو هو. انهيء حضرت لوط عليه السلام سان سندس ايڏي پروگرام ٻڌايل ۾ ڪو دلي ساٿ ڪونه ڏنو هو. بس خلاصو مطلب اهو آهي. باقي ڪردار ڪهڙو هو؟ ڇو ته اهڙي قسم جو عذاب رڳو ڪردار تي نه پر عقيدي خراب تي به ايندو آهي. جڏهن ماڻهو پنهنجي غلط ڪم کي صحيح سمجهندو آهي ته پوء انهيء مائيء انهيء غلط ڪردار جي خلاف ڪو به اهڙو قدم نه کنيو هو. عورت ماڻهو ڇا ڀلا ڪري ها؟ گهٽ ۾ گهٽ عورتن ۾ ته ڀلي ڪري ها.

قالوا لا تخف هن کي ائين مايوسي ڏسي چيو ته لا تخف لا تحزن ٻه ڳالهيون آهن هڪڙو پنهنجي ذات جو خوف ٻيو انهن ڇوڪرن جي متعلق ڏک ته هنن سان ڇا حالت ٿيندي سو اهي ٻه ڳالهيون ان جي لاء تون پنهنجي ذات جو خوف به نه ڪر اسان جي تڪليف تي ڪو ڏک به نه ڪر حزن ۽ خوف ۾ اهو فرق آ خوف ٿيندو آهي پنهنجي ذات جي حالت تي حزن ٿيندو آهي ٻئي جي تڪليف تي انا منجوڪ اسان توکي نجات ڏينداسي

۽ ڳٿل اٽو اڇلي ڇڏيو، ڇو ته اها غضب جي زمين آهي، اتان نفعو نه وٺبو. تنهنڪري جيڪي اهڙا عجائبات اڄ ڪڍيا ٿا وڃن پيا، دفينا وغيره، اهي رب تبارڪ وتعاليٰ جي غضب جون جايون آهن، انهن جاين تي ڏسڻ جي لاء وڃڻ ۽ اتي وڃي ڪو نفعو حاصل ڪرڻ يا ڪيئن اهو نه گهرجي. ماڻهو راهگذر اتان لنگهي وڃي.

لا تعثوا في الارض مفسدين ۽ نه گهمو زمين ۾ فسادي ٿي. عثي چئبو آهي اصلي فساد سان هلڻ. مفسدين پويون حال آيو آهي. تنهن ڪري هتي هتي ٿو ڪجي پيو اخلاء لفظ عن بعض المعنيٰ معنيٰ معنيٰ کي ڪجهه لاهي ٿو ڇڏجي. اسير ۾ آهي فساد کي آڻڻ فساد سان اچڻ هاڻي ان فساد کي ڪڍي مفسدين تي ڪفايت ٿي ڪجي پئي.